ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໃນປະເທດໄທ ອຳເພີຊຽງຄານ ຈັງຫວັດເລີຍ ທີ່ຕິດກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຫ່ງປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຊົນລາວ ແຈ້ງບອກຕໍ່ຊາວລາວທີ່ກັບຈາກບາງກອກ ພະມະຫ ານະຄອນ ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດໄທ ບໍ່ຖືກກັກໂຕນັ້ນ ເປັນເຫດໃຫ້ຄົນຊຽງຄານ ຕິດແປດເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເ ນາະ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ອຳເພີຊຽງຄານ ຈັງຫວັດເລີຍ ກະໄດ້ເຂົ້າແຈ້ງຄວາມເອົາຜິດຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຊາຍສັນຊາດລາວເນາະ ອາຍຸ 39 ປີ ເປັນຜູ້ຖືໜັງສືຜ່ານແດນສັນຊາດລາວ ຢູ່ເມືອງຊະນະຄາມ ແ ຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເດີນທາງກັບຈາກເຮັດວຽກຢູ່ກຸງເທບມະຫານະຄອນເນາະ ເຂົ້າມາພັກໃນພື້ນທີ່ຕຳບົນຊຽງຄານ ອຳເພີຊຽງຄານ ແຕ່ບໍ່ຍອມກັກໂຕ ແລ້ວກະບໍ່ແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າພະນັກງານຄວບຄຸມພະຍາດຕິດ ແປດໃນພື້ນທີ່ນຳຊ້ຳເນາະ ຊາຍຊາວລາວຄົນນີ້ ກະຍັງລັກຮັບຈ້າງເຮັດວຽກທົ່ວໄປ ເທິງກໍ່ສ້າງ ດຳນາ ເປັນຜູ້ນຳພະຍາດແຜ່ກະຈາຍ ຈົນເກີດເປັນຄລັສເຕີໃໝ່ຂອງອຳເພີຊຽງຄານ ຕອນນີ້ກະມີຜູ້ຕິດແປດພ ະຍາດຈາກຊາຍຊາວລາວຄົນນີ້ປະມານ 15 ຄົນ ແລ້ວກະຍັງລໍຜົນຕວດອີກຢູ່ 30 ຄົນເນາະ ຕໍ່ມາຫວ່າງວັນທີ 31 ກໍລະກະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊາຍຊາວລາວຄົນນີ້ກະໄດ້ຂໍຮັບການຮັກສາ ເນື່ອງຈາກວ່າມີອາການໄຂ້ ຜົນ ກວດອອກມາກໍພົບວ່າຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວກະເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຄລັສເຕີໃໝ່ຂຶ້ນ ໂດຍການແຈ້ງດຳເນີນຄະດີຊາຍຊາວລາວຄົນນີ້ ໃນຂໍ້ຫາບໍ່ປະຕິບັດຕາມປະກາດຂອງຈັງຫວັດເລີຍ ເລື່ອງຂອງມາດຕ ະການເຝົ້າລະວັງ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍເດີນທາງມາຈາກພື້ນທີ່ຄວບຄຸມສ່ຽງສູງສຸດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ບໍ່ລາຍງານໂຕ ແລະ ກະແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າພະນັກງານຄວບຄຸມໂລກຕິ ດແປດໃນພື້ນທີ່ ມີການດຳເນີນຄະດີກັບເຈົ້າຂອງບ້ານນຳເນາະ ທີ່ວ່າເປັນຜູ້ໃຫ້ທີ່ພັກເຊົາ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຖານບໍ່ປະຕິບັດຕາມປະກາດຂອງຈັງຫວັດເລີຍ ໂດຍເປັນເຈົ້າບ້ານຜູ້ຄວບຄຸມດູແລບ້ານ ບໍ່ແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້ າພະນັກງານຄວບຄຸມໂລກຕິດຕໍ່ໃນພື້ນທີ່ ກໍລະນີມີຜູ້ເດີນທາງມາຈາກພື້ນທີ່ຄວບຄຸມສູງສຸດ ແລະ ກະເຂັ້ມງວດ ພັກອາໄສຢູ່ໃນບ້ານນຳເນາະ ໂອ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມັນກໍ ເປັນຕາໜ້າຢ້ານກົວ ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດ ໃດ ມັນກະມັກຈະມີເຫດການອັນຄ້າຍໆຄຽງໆກັນນັ້ນ ຕົວຢ່າງໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ວ່າຄວນກັກໂຕກໍບໍ່ກັກໂຕ ພຸ້ນ ຂັບລົດຜ່າທັງເຂດແດນຕ່າງໆ ຫຼາຍຮ້ອຍຫຼາຍພັນຫຼັກ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ກໍຜົນສຸດທ້າຍກໍໄປເ ອົາແມ່ພະຍາດນັ້ນໄປຕິດໃສ່ຄົນອື່ນ ກະເປັນເລື່ອງເປັນລາວຂຶ້ນ ອັນນີ້ກະເປັນກໍລະນີແບບດຽວກັນນັ້ນແຫຼະ ທີ່ວ່າຜູ້ກ່ຽວມາຈາກກຸງເທບເນາະ ແລ້ວກະບໍ່ໄດ້ກັກໂຕເອງ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກະໄປເຊົ່າບ້ານ ຢູ່ ແຕ່ວ່າຕອນຜູ້ກ່ຽວມາຫັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຮູ້ວ່າເປັນ ເປັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ ເຂົ້າໃຈວ່າບໍ່ໜ້າຊິຮູ້ເນາະ ເພາະວ່າຕອນມາໃໝ່ໆນີ້ບໍ່ມີອາການເນາະ ກໍແປວ່າຜູ້ກ່ຽວບໍ່ຮູ້ວ່າຜູ້ກ່ຽວເປັນໂຄວິດ-19 ກະແປວ່າມັນອາດຈະບໍ່ມີຄວາ ມຜິດກ່ຽວກັບທີ່ວ່າໄປແຜ່ຜາຍໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າແນ່ນອນແຫຼະ ມັນຜິດກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດເກນທີ່ວ່າຕ້ອງໃຫ້ກັກໂຕບໍ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ອັນນີ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ກະທຳ ກໍແປວ່າຜິດແຫຼະ ແລະ ໂທດທີ່ວ່າຈາກກະທົງຕ່າງໆ ທີ່ ເພິ່ນວາງໃສ່ຜູ້ກ່ຽວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຄັນມີຄວາມຜິດທີ່ໜັກໜາປານໃດເນາະ ເລື່ອງຄວາມຜິດເນາະ ກະຫຼັກໆ ກະສິເປັນເລື່ອງຂອງການແຈ້ງຄວາມຜິດຖານບໍ່ລາຍງານໂຕເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼັງຈາກທີ່ເດີນທາງມາຈ າກພື້ນທີ່ເຂັ້ມງວດສູງສຸດ ກໍມີໂທດປັບ 20,000 ບາດເນາະ ປັບ 20,000 ບາດ ອັນນີ້ໃນສ່ວນຂອງເລື່ອງຂອງວ່າເປັນຜູ້ກະຈາຍແພ່ພະຍາດບໍ່ ອັນນີ້ກະ ຄືບໍ່ໄດ້ດຳເນີນຄະດີໃນໂຕນີ້ເນາະ ເພາະວ່າຍັງ ມັນ ມັນຈະຕ້ອງພິສູດອີ ກໂດນອີກນານເນາະ ເພາະວ່າມັນເປັນສາເຫດ ຫຼືວ່າເປັນຜູ້ຕິດພະຍາດມາ ມາກ່ອນບໍ່ ຫຼືວ່າມາຕິດໃນພື້ນທີ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ວ່າໃຫ້ເຊົ່າເຮືອນຫັ້ນເດ ເປັນຫຍັງຖືກຄະດີພ້ອມ ເພາະວ່າມັນສິໄປ ກ່ຽວຫຍັງກັບທີ່ວ່າຜູ້ນີ້ເອົາແມ່ພະຍາດມາບໍ່ ຫຼືວ່າໄປເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເປັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ ຜູ້ກ່ຽວມີໃຫ້ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ ກໍເລີຍໃຫ້ເຊົ່າ ກໍບາງທີກໍອາດສິບໍ່ຮູ້ຊ້ຳວ່າຜູ້ກ່ຽວນີ້ ເປັນພະຍາດຫຼືບໍ່ ອັນນັ້ນ ອັນນີ້ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຖື ກກະທົງເນາະ ອັນນີ້ກໍຄືໃນຖານະເຈົ້າບ້ານເນາະ ຜູ້ທີ່ມາເຊົ່າບ້ານຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າເປັນໃຜ ມາຈາກໃສ ມາຈາກພື້ນທີ່ສ່ຽງສູງສຸດເຂັ້ມງວດບໍ່ ຄັນຖ້າຮູ້ແລ້ວ ຄືຍັງປ່ອຍໃຫ້ມາເຊົ່າຢູ່ ຄືບໍ່ແຈ້ງນາຍບ້ານ ຄືບໍ່ແຈ້ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັ່ງຊີ້ ກໍມີຄວາມຜິດໃນເລື່ອງຂອງການບໍ່ແຈ້ງວ່າມີຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກພື້ນທີ່ສ່ຽງສູງສຸດ ເຂົ້າມາພັກອາໄສຢູ່ໃນບ້ານເຊົ່າຂອງເຈົ້າຂອງເນາະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ມັນບໍ່ຈຳເປັນແຈ້ງ ຍົກ ຍົກຕົ ວຢ່າງໄປພັກຢູ່ໂຮງແຮມແຖວໜອງຄາຍ ທີ່ວ່າບໍ່ແພງ 400 ບໍ່ 600 ບາດບໍ່ ຫຼືວ່າໄປພັກຢູ່ກຸງເທບຄືນລະ 3,000 ໂດລາພຸ້ນ ກໍແມ່ນວ່າເຈົ້າຂອງທີ່ວ່າໃຫ້ເຊົ່າຫັ້ນກະຕ້ອງຈົດບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ທີ່ມາເຊົ່າຫັ້ນ ຄັນວ່າແ ມ່ນຄົນໄທກໍຈົດເອົານ້ຳເບີບັດປະຈຳໂຕບໍ່ ລາຍລະອຽດ ຄັນແມ່ນຊາວຕ່າງປະເທດກໍຕ້ອງຈົດເອົາພາສປອດ passport ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບັນທຶກໄວ້ ເພື່ອວ່າທາງການເຂົ້າມາກວດເບິ່ງລະສິຮູ້ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄ ປແຈ້ງເດ້ ລະຜູ້ກ່ຽວນີ້ກະອາດຈະບໍ່ໄດ້ແຈ້ງ ກະ ກະແປວ່າບໍ່ຜິດຕົວະ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຄືໃນສະພາວະປົກກະຕິ ກະຄື ຄືບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງ ແຕ່ໃນສະຖານະການໂຄວິດ-19 ລະກະມີພື້ນທີ່ສີແດງຢູ່ໃນຫຼາຍຈັງຫວັດ ລະກະສີແ ດງເຂັ້ມໃນຫຼາຍຈັງຫວັດ ເພາະສະນັ້ນຜູ້ທີ່ ຜູ້ໃດ ຜູ້ທີ່ມາເຊົ່າ ທີ່ເຂົ້າພັກໂຮງແຮມ ຫຼືທີ່ໃດກໍແລ້ວແຕ່ເນ່ຍ ກະຕ້ອງມີການແຈ້ງທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາ ຄວບຄຸມ ປ້ອງກັນພະຍາດຕິດແປດໃນ ໃນພື້ນທີ່ນຳເນາະ
SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook